ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ການປະທ້ວງເອົາປະຊາທິປະໄຕ ເສລີພາບ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຕົນເອງຮອດປີ 2047 ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢ່າງບໍ່ຫຼຸດລາຫຍັງ ກະທັ້ງທີ່ລັດຖະບານຮົງກົ ງ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນາບຂູ່ຜູ້ປະທ້ວງຮົງກົງແນວໃດກໍຕາມແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ມີການປະທ້ວງຂຶ້ນມາໄດ້ປີໜຶ່ງແລ້ວ ຄົນຮົງກົງເກືອບ 9,000 ຄົນຖືກຕຳຫຼວດຮົງກົງຈັບກັກໂຕໄວ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຫົວຮ້ອຍຄົນຈຳ ຕ້ອງປົບຫຼົບໜີໄປມີຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ບັດນີ້ ຍ້ອນທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຊຸກຍູ້ ແລະ ກົດດັນ ບັນຍັດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃສ່ຮົງກົງ ແມ່ນ ວ່າມັນຄົງເຮັດໃຫ້ມີຄົນຮົງກົງຈຳຕ້ອງໄປຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຮົງກົງເປັນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກ່ອນນີ້ມັນຢູ່ໃນກຳມື ຫຼືວ່າການປົກຄອງຂອງປະເທດອັງກິດ ເປັ ນເວລາຍືດຍາວ ແຕ່ກ່ອນທີ່ປະເທດອັງກິດຈະມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອັງກິດ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີສົນທິສັນຍາກັນໃຫ້ຮົງກົງປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ເ ຖິງ 50 ປີ ຄືຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ຮອດປີ 2047 ແຕ່ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂດຍນານາວິທີການ ພະຍາຍາມກຳເອົາຮົງກົງໂດຍເຕັມສ່ວນ ແລະ ຮອບດ້ານ ເປັນປະຫວັດການອັນສະເພາະອັນໜຶ່ງ SBS News ມີໂອກາດ ໄດ້ລົມ ກັນກັບຄົນທີ່ເປັນຜູ້ປະທ້ວງຄົນໜຶ່ງໃນຮົງກົງ ທີ່ປາດຖະໜາບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ສຽງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກປາບປາມທຳຮ້າຍ ຜູ້ກ່ຽວປົບຫຼົບໜີມາຂໍເປັນອົບພະຍົບຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຜູ້ກ່ຽວຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າແມ່ນທ່ານ ເຈ ເຈປົບຫຼົບໜີມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີຈາກຮົງກົງໃນປີ 2019 ຄືປີກາຍນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງການປະທ້ວງເອົາເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງໃນຄາວປີກາຍນີ້ ການ ປະທ້ວງນັ້ນພາໃຫ້ຕຳຫຼວດຮົງກົງປະທະປະທາຍກັນກັບຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ບັດນີ້ ເຈກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຈະໄດ້ຕິດຄຸກຕິດຄອກໃນຮົງກົງເຖິງ 10 ປີ

I think we will not get a a fair trial in Hong Kong um I think the legal system is destroyed by the government and CCP ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ມີທາງເລືອກແຕ່ຕ້ອງໜີ ຍ້ອນທີ່ວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບລະບົບນິຕິບັນຍັດຂອງຮົງກົງອີກແລ້ວ ທ່ານຄິດວ່າລະບົບກົດໝາຍຮົງກົງຖືກ ທຳລາຍໂດຍພັກຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແນວຄິດທີ່ຄົນຮົງກົງ ຈະຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຫາກກໍເປັນແນວຄິດໃໝ່ໆ ເພາະເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວ ຮົງກົງເປັນບ່ອນທີ່ຄົນອື່ນໆປົ ບລົບໜີໄປຢູ່ໃນຮົງກົງ ແທນທີ່ທີ່ຈະແມ່ນຄົນຮົງກົງຈະໜີໄປຈາກຮົງກົງ ນາຍທະຫານກົກມິນຕັງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມໄປຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ຫຼື ຢູ່ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍຫຼັງທີ່ເໝົາເຈີຕຸງຄວບ ຄຸມ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ໝົດແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າທັງສອງກັບສອງຝ່າຍນັ້ນບໍ່ດີ ກໍເລີຍໜີໄປຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະ ຕາຍ ແລະ ຝັງຢູ່ໃນຮົງກົງ SBS News ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບວ່າ ໃນໄລ ຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຄົນຈາກຮົງກົງບໍ່ຫຼຸດ 62 ຄົນ ຂໍເອົາວີຊາເປັນຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ການາດາ ກໍເປັນປະເທດທີ່ຄົນຮົງກົງໄປຂໍເປັນອົບພະຍົບ

feared because of an involvement in politics is absolutely a ground to seek asylum in Australia ຄົນຮົງກົງທີ່ປະທ້ວງ ມີເປີເຊັນຫຼາຍທີ່ຈະຖືກປະເທດອົດສະຕຣາລີຮັບເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມີຢູ່ວ່າ ການທີ່ຄົນຮົງກົງມາຂໍເປັນຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃ ຫ້ຄວາມສຳພັນຈີນ ອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ຄວາມສຳພັນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອົດສະຕຣາລີ ບໍ່ວ່າໃນດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແມ່ນວ່າມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນຂຶ້ນ ທີ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນາບຂູ່ສິນຄ້າເຂົ້າອອກປະເທດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ເຂົ້າໄປຈີນ ແລະ ທີ່ຄົນຈີນມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ດັ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ຊື້ເຂົ້າບ າເລ ແລະ ຊີ້ນງົວຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທັງກໍເປົ່າຂ່າວອັນບໍ່ຮັກບໍ່ດີວ່າ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຈີນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຖືກກຽດຊັງໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນເປັນຕົ້ນ ນີ້ມີຮາກເຫງົ້າມານານແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ເ ມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີກ່າວເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຜງລິດຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາມາຕັ້ງທັບຢູ່ໃນລັດ Northern Territory ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຊ້ອ ມລົບກັບສະຫະລັດອາເມລິກາໃນທະເລຈີນໃຕ້ ສົ່ງກຳລັງທັບເຮືອຂອງຕົນໄປສົມທົບກຳລັງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ໃນຂັ້ນລ່າສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຕ່ຕາມມອງເບິ່ງທີ່ ມາທີ່ໄປຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳເນີດເກີດລາມມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານ ເບັນ ແບຼນ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງຂອງສະຖາບັນ Lowy Institute ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ This is certainly another prickly issue in the relationship at a time when there's many problems. If you think about it from Beijing's perspective, on the one hand, they'll be quite glad to see young troublemakers, as they view them, leaving Hong Kong, leaving China. But on the other hand, I think it's a bit of a blow to China's reputation to have p o l i t i c a refugees fleeing o Hong Kong, which was meant to be this great success story after it return to China in 1997. ຖ້າຫາກເຮົານຶກຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາໃນຖານເປັນເບຈິງ ແມ່ນວ່າໃນແງ່ໜຶ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນດີອົກດີໃຈນຳເຕີບທີ່ເຫັນຜູ້ທີ່ສ້າງບັນຫາ ດັ່ງທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືວ່າຜູ້ປະທ້ວງເປັນຜູ້ ສ້າງບັນຫາ ໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ແຕ່ໃນແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ມັນເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ມີອົບພະຍົບໃນດ້ານການເມືອງໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ອັນໝາຍເຖິງມັນ ແຕະຕ້ອງຄວາມສຳເລັດ ພາຍຫຼັງທີ່ອັງກິດມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນຄາວປີ 1997 ແຕ່ສຳລັບທ່ານ ເຈ ແລ້ວ ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໂດຍຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຊະນິດ Bridging Visa Australia is a nice place, people are respectful and most importantly um this is a democracy. ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຂຶ້ນ